نوازيو وڃي اهو مطالبو آهي ته الله مون کي جيئن تو وجود جي دولت ڏني آهي تيئن منهنجي رهبري به ڪر ته جيئن ان وجود کي تنهنجي رضا ۾ استعمال ڪري ۽ نيڪ نيڪ توفيق وٺڻ لاء ماکي اهڙو بيان به سيکار ته مان نيڪ توفيق جو مطالبو ڪريان

ٽن آيتن ۾ عام انسانيت کي دعا جي تعليم ڏنل آهي، جنهن ۾ نبي هجي، ولي هجي يا عام مؤمن هجي، سڀني جي اها دعا آهي. هر هڪڙو ان مسئلي ۾ محتاج آهي. نبي کي بذات تربيت ملي ٿي، ولي کي نبي کان ملي ٿي، عام مؤمن کي اولياء ڪرام کان، علماء کان ملي ٿي.

صراط، طريق، معنيٰ به هي تعليم ٿيندي آهي انهيء جو تفصيل هي آهي ته هدايت عامه جي ضرورت پنهنجي مالڪ جي سڃاڻ لاء ڪائنات جي ساري مخلوق کي ته آهي عام هدايت آهي جنهن ۾ جمادات، نباتات، حيوانات، اجرام، اجسام سڀ هڪ جهڙا شريڪ آهن. ساري مخلوق کي اهڙي هدايت ملي ٿي. وڻ، جبل، حيوان، زمين، آسمان سڀ.

سڀني کي پنهنجي دعا ۽ تسبيح معلوم آهي. الله تعاليٰ انهن جي ڪردار کي ڄاڻي ٿو. صاف قرآن پاڪ ۾ لکيو اٿئجي معنيٰ انهن جو تعلق پنهنجي مالڪ سان هدايت جي طور تي آهي. الله تعاليٰ ساري مخلوق تي پنهنجي عنايت ۽ هدايت ائين ڪئي آهي. فرمائي ٿو اعطيٰ ڪل شيء خلقه ثم هديٰ وري ٻئي هنڌ الله تعاليٰ ٿو فرمائي الله تعاليٰ هر شيء کي

مدار ۾ پيا ٿا ترن، اهي به هدايت جي بنياد تي پيا ٿا هلن، مناسب مناسب هدايت هر هڪ کي مليل آهي. نموني طور چند هدايت جي قسمن کي کڻي بيان ڪجي، اهو هي آهي ته الله تعاليٰ ڪنهن شيء سان بلا واسطي جاڳ ۾ تحقيقي طور ڪلام ڪري ۽ ان کي هدايت ٻڌائي جيئن قرآن پاڪ ۾ اچي ٿو وڪلم الله موسيٰ تڪليما الله تعالي موسيٰ عليه السلام سان ڳالهايو ڳالهائڻ ۽ اهو جيڪو وحي الاهي آهي عام طور اهو خاص ڳالهائڻ جي طريقي سان ٿيندو آهي ڳالهائڻ جي طريقي جو وحي اهو وحي الاهي آهي جنهن ۾ رب تعاليٰ پنهنجي ٻانهن سان انهيء طرح ڳالهائي جو هو ڪلام ٻڌي هي جدا شيء آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ جي وچ تي اهڙي ڪا تجلي ڪارفرما آهي جيڪا ڪلام کي ظاهر ڪري رب تبارڪ وتعاليٰ ته بي مثال آهي بي چون آهي

معنيٰ ڪنهن ملڪ جي ذريعي الله تعاليٰ هن تي پيغام موڪلي يا من وراء حجاب پس پرده آواز پيو ٻڌي اهو پس پرده آواز حضرت موسيٰ عليه السلام کي وڻ جي پنن منجهان ٻڌڻ ۾ آيو اهو پس پرده آواز شجره طور تي آواز پيو پنن پنن منجهان نڪري اهو به حجاب يا ڪو پنهنجو خاص قاصد موڪلي وحي ڪري الله تعالي پنهنجي اذن سان جيڪو چاهي اتان معلوم ٿيو ته بنا حجاب جي ڳالهائڻ ڪونهي معنيٰ حجاب ضرور هوندو

جڏهن الله تعاليٰ هدايت ڪندو آهي نبين کي عام طرح وحي الاهي حجاب ۾ هوندو آهي تنهن ڪري هڪڙي وحي جي عام حالت آهي ٻي وحي جي خاص حالت آهي خاص حالت جزئي فضيلت ۾ داخل آهي اهڙي جزئي فضيلت حضرت موسيٰ عليه السلام کي بالمشافهه ڪلام جي ملي اها استثنيٰ ٿيل آهي

اڃا جو ڏسان ته موسيٰ عليه السلام عرش جي قوائم کي جهلي بيٺو آهي، ان جي پائي ۾ هٿ اٿس. يا ته بيهوش ئي نه ٿيو هو، جي بيهوش ٿيو هو ته مون کان اڳ ۾ هوش ۾ آيو جو طور ۾ جيڪو هن کي بيهوشي آئي هئي، خر موسيٰ صعقا، ان جي بدلي ۾ الله تعاليٰ هن کي ڪفايت ڪئي آهي. اها جزئي فضيلت آهي. اهڙي طرح ڪلم الله موسيٰ تڪليما کي به جزئي فضيلت سمجهڻ گهرجي.

وحي الاهي جو عام طريقو جيئن سڀني نبين ڏانهن ٿيو، سڌي ڳالهائڻ کان سواء ڪنهن نه ڪنهن طريقي، وحي سان هدايت پهچي، ٻيو طريقو ئي ڪونه جنهن جو بيان سوال واري صورت ۾ پيش ڪيو ويو آهي، اهو وحي الاهي جو حقيقت ۾ ٻيو طريقو هو، مٿي جيڪو سوال آندو هوسين. ٽيون طريقو، ڪنهن ملڪ رسول کي الله تعاليٰ پيغام ڏئي بشر رسول ڏانهن کڻي موڪلي. ملڪ به ٿيو رسول، خدا جو پيغام آڻيندڙ ۽ بشر به ٿيو رسول جيڪو وري ماڻهن ڏي پيغام پهچائيندڙ ٿيو الله جو. اهي ٽي طريقا خاص نبين سان واسطو رکن ٿا. غير سان ائين نه ٿيندو. سڌو سنئون خدا جو ڳالهائڻ. يا حجاب ۾ ڳالهائڻ يا ملڪ جي ذريعي ڳالهه ڪرڻ. چوٿون طريقو آهي تحديث جو. اهو وحي الاهي کان سوا آهي، جو صديق کان پوء واري درجي سان تعلق رکي ٿو. صديق جي جيڪا ذاتيات آ سو نبيء سان عڪس ۽ آئيني جي حيثيت رکي ٿي، تنهن ڪري اهو سڌو سنئون نبيء جي قلب انور کان فيض عڪس وٺي سگهي ٿو. تحديث معنيٰ الله جي ڳالهه.

الله جي هدايت موڪلڻ جو، جو ڪنهن پنهنجي ٻانهي سان محادثت ڪري ڳالهه ٻولهه ڪري. شيخ تقي الدين ابن تيميه رحمة الله عليه فرمائي ٿو، اڳي اهڙا محدث جن سان ڳالهه ڪئي وڃي گهڻا هوندا هئا. ۽ سبب اهو هو ته انهن امتن جو دين هوندو هو جامع ڪو نه. پوء الله تعاليٰ کي هن سان، هن سان، هن سان، هن سان ڳالهه ڪرڻي پوندي. تحديث ٿيندي. هي دين آ ڪامل تنهنڪري محدث هڪڙو ٿيو جو دين هونئن قرآن جو اچي ويو تنهنڪري محدث هن امت ۾ گهٽ آهن. گهٽ جي معنيٰ اها ناهن ته ڪو بند آهي هڪڙي عمر فاروق ۾ نه تحديث ٿيندي رهندي پر جيڪا اڳي ٿيندي هئي ايتري نه. اها ڪئي آهي ابن تيميه ڳالهه پر اسان جو پنهنجو خيال هن ۾ آهي ته تحديث هاڻي هن وقت ۾ ۾ به گهڻي آهي سبب ته عرصو طويل آهي قيامت تائين ماڻهو کڻي ٿورا ئي هوندا پر قيامت تائين پيدا ٿيندي ٿيندي ٿيندي عدد هن جو گهڻو ٿي ويندو ڊگهي عرصي جي ڪري اڳين نبين جي دينن جي عمر ٿوري هوندي هئي محدث هڪ ئي وقت ۾ گهڻا هوندا هئا هاڻي کڻي هڪ آواز ٿيندي هئي. ان جي قلب ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ جيڪو راز پهچي ويندو هو، اهو ان کي پڻ ظاهر ڪندو هو. حضرت ابن تيميه فرمائي ٿو ته صديق اهڙي عهدي ۾ وڌيڪ ڪامل هوندو. ان تحديث واري عهدي ۾ هو ڪامل مڪمل آهي. ان کي سڌو سنئون قلب اطهر نبيء جي سان تعلق هوندو آهي، تنهنڪري اوڏو فيض هن وٽ اچي ٿو ۽ اهو آهي وحي الاهي جو منزلگاهه، قلب نبيء جو وحي الاهي جو منزلگاهه آهي، فانه نزله علي قلبڪ انهي آيت منجهان سمجهه ۾ ٿي پئي ڳالهه. ته پوء جڏهن ائين آهي ته هي ٿيو وڃي آئينه دار نبوت عڪس رکندڙ انهيء آئينه جو، اتي جيڪو فيض نازل ٿيندو هو هن وٽ عڪس ٿيندو وڃي، تنهنڪري اهو به عجيب قسم هڪڙو تصديقي تحديث جو آهي. مگر نبي اڪرم صلعم جن انهيء کي بيان نه فرمايو، ڇو ته عڪس جيڪو هوندو آهي نه. سو اصل سان ايترو تعلق ٿو رکي جو اصل جو بيان عڪس جو بيان آهي تنهنڪري مستقل عڪس جو بيان قابل ذڪر نه ٿو هجي. قابل ذڪر وڃي حضرت عمر فاروق جي تحديث وارو مسئلو ٿيو جو چار قسم آهن اهي الله جي ڳالهائڻ جا پنجون به آهي هڪڙو اڃا افهام

اتي به ٻن نبين سڳورن جي سمجهه ۽ علم جي تعريف ۽ انهن جي حڪمت کي بيان ڪيو ويو آهي. سليمان عليه السلام جو جيڪو ٻڪرين وارو مسئلو آهي انهي معاملي ۾ اهو مراد آهي. إذ نفشت فيه غنم القوم پوء ائين هيو ته فيصلو کڻي آيا دائود عليه السلام وٽ اچي ته سائين ٻڪريون هن جون منهنجي پوک ڀيلي ويون آهن دائود عليه السلام چيو ته نقصان ڪيترو ٿيو آهي ان پنهنجو نقصان ٻڌايو

ڪاغذ هئا هڪڙا ان ۾ لکيل هو صحيفو اهو ويڙهي وري ترار جي اندر کپ ۾ وجهندو هو وڌو ترار جي کپ ۾ خرچ ڪري ڇڏيو هو ان ۾ لکيل هو ڪان فيه العقل ديتون فڪاڪ الاسير قيدي گرفتار ٿيل ڇڏائڻ ۽ ٻيو ان ۾ اهو ته الا يقتل مسلم بڪافر مسلمان کي ڪافر جي مقابلي ۾ قتل نه ڪبو ڪافر جيڪي آهن معاهد هڪڙا آهن ذمي ذمي جي لاء اها ڳالهه نه آهي ڇو ته ذمي ۽ مسلمان جا جان بخشي ۾ هڪ جهڙا حق آهن ڪافر مسلمان کي ماري مسلمان ڪافر کي ماري اهو مسئلو انشاء الله لڪم في القصاص حيات يا الباب اتي بيان ڪندو تنهن ڪري ۽ اهو حضرت علي سائين جو جيڪو فرمان آ اتي متعارض ڏسڻ ۾ ايندو پر انهي جو به دفعيو ڪري ڇڏيو مطلب هي آهي ته الله تعالي جنهن کي سمجهه عطا فرمائي هڪ اها شيء آ ٻيو هنن ڪاغذن ۾ ڪجهه قانون ڪجهه ديات ڪجهه فڪاڪ جا مسئلا لکيل آهن فڪاڪ چئبو آ قيدين کي ڇڏائڻ اهي قيدي جيڪي جنگين ۾ گرفتار ٿي ويا آهن

۽ توکي اهو فهم عنايت ڪيو آهي انهيء جو خيال ڪجانء. چئبو ته فهم هڪڙي وڏي شيء آهي. سمجهه الله جي نعمت آهي. سمجهه الله جو نور آهي جنهن جي دماغ ۾ رکي يا ٻانهي جي دل تي وجهي جنهن سان اهو انسان اهڙيون سٺيون ڳالهيون ڪري ٿو جيڪي انهيء نص منجهان ٻئي کي سمجهه ۾ نه اچن پر هن تي منڪشف ٿين. فهم الله جي طرفان جيڪو اچي ٿو ۽ ان جي رسول جي طرفان جيڪو نازل ٿئي ٿو اهو فهم صديقيت جو عنوان صديق جو عنوان اهو آهي جيڪي فهم الله تعاليٰ جي طرفان نازل ٿئي ٿو ۽ نبي نبوي ولايت جو اهو وڏي ۾ وڏو نشان آهي جنهن تي رب تعاليٰ فهم نازل فرمائي انهي ۾ پوء انهي عالم جا فهم واري جا درجا آهن متفاوت درجا آهن ڪڏهن ڪڏهن هڪڙو ماڻهو هزار جي مقابلي ۾ شمار ٿيندو آهي. فهم جي لحاظ کان هڪڙو ماڻهو هزار جي مقابلي ۾ اچي تڏهن حديث شريف ۾ ٿو اچي عالم واحد اشد علي الشيطان من الف عابد عبادت ۾ به ماڻهو کي فهم پيدا ٿيندو آهي

جڏهن الله جي نصرت آئي ۽ فتح به اچي وئي، ماڻهو ڏٺئي دين ۾ فوجون فوجون ڪري آيا، هاڻي تون رب ڏي متوجه ٿي تسبيح پڙهه ۽ الله جي تعريف ڪر ۽ استغفار ڪر انه ڪان توابا الله تعاليٰ مهربان آ معاف ڪندڙ آ توبه ۽ ايمان سان خاتمو به سهي هتان ٿو نڪري مسئلو جي اها ڳالهه سمجهه ۾ آئي مڙس کي. ٻين کي معلوم نه هئي اها ڳالهه. حضرت ابن عباس عمر ۾ ننڍو هو. الله تعاليٰ هن کي سمجهه عطا ڪئي هئي جو انهيء سورت منجهان اهو مطلب سمجهي وڃي. قرآن پاڪ جي نص کي ۽ ان جي معنيٰ مطلب کي ڄاڻڻ کان پوء ايڏي هڪڙي وڏي فهم جي ضرورت به آهي، جيڪا الفاظ جي نورانيت ۾ چٽيل نظر ايندي آهي، جيئن وفات رسول الله صلي الله عليه وسلم جي اذا جاء نصر الله سورت منجهان انهن شخصن جي دماغ تي چٽيل نظر آئي، وڏو مسئلو آهي اهو. پوء اهڙي قسم جي صاحب فهم شخص

جيڪڏهن توهان کي ناهي سمجهه ته توهان اهل ذڪر کان وڃي پڇو جن کي الله تعالي ذڪر جي توفيق ڏني آهي قرآن سمجهڻ جي توفيق ڏني آهي مسئلا انهن کان سمجهه وٺو هي سائين پنج ڳالهيون هون ڇهون هڪڙو عمومي بيان به هوندو آهي حق ۽ باطل جون جيڪي نشانيون هن ۽ دليل هن انهن سان فرق هو ته هر ڪنهن کي ئي هي حق آهي باطل آهي هي حلال آهي حرام آهي هي فرض آهي غير فرض آهي هي اباحو آهي هي واجب آهي اذا حللتم فاصطادوا رب ٿو فرمائي ته جڏهن احرام کوليو

وحيء جو جيڪو به درجو آهي، الله جي خلق تي حجت جو مقام ٿو رکي. اهو حجت جو مقام جڏهن قائم ٿي ويو ته هاڻي رب تبارڪ وتعاليٰ ڪنهن کي نه ڪو ائين گمراهه چوندو نه ڪي عذاب ڪندو جيسيتائين ان وٽ اهو حق هدايت جو پهچي. بس. رب تعاليٰ ڪنهن کي ائين عذاب نه ڪندو. ما يفعل الله بعذابڪم ان شڪرتم و آمنتم الله توهان کي عذاب ڪري آخر ڪهڙو فائدو حاصل ڪندو جيڪڏهن توهان شڪر گذار به هجو ايمان وارا به هجو پوء خدا توهان کي عذاب ڇو ڪري معلوم ٿيو ته عذاب ٿيندو پر تڏهن جڏهن اهي هدايتن جا طريقا ماڻهن وٽ پهچي وڃن ان کان بعد تارڪين تي عذاب آ جيڪي آخذين هدايت جا وٺندڙ آهن انهن کي اجر ثواب رب تعاليٰ فرمايو ما ڪان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم ڪنهن قوم کي الله تعاليٰ هدايت جڏهن ڪئي ان کان بعد گمراهي جي فتويٰ هنن کي ڪونه ڏيندو حتيٰ يتبين لهم ما يتقون جيستائين واشگاف ڪري ڏي انهن کي اها شيء جنهن کان ڊڄڻو آهي هيء شيء ڊڄڻ جي آ، هيء استعمال جي آ، هيء پرهيز جي آ، هيء اخذ وٺڻ جي آ، اهي جيستائين ڳالهيون ظاهر ڪري نه ڏينديون، تيستائين الله تعاليٰ ڪنهن به قوم تي گمراهي مسلط نه ڪندو، نه ڪي سزا ڏيندو ۽ نه ڪي پوء عذاب ئي ٿيندو. عذاب تڏهن ٿيندو جڏهن اهي سڀ ڳالهيون پوريون ٿين. پوء جڏهن انهن هدايت نه قبول ڪئي ۽ فرمان کي نه استعمال ڪيائون، پوء الله تعالي انهن کي هدايت جي مقابلي ۾ گمراهي سان سزا ڏيڻ شروع ڪندو. رب تبارڪ و تعالي جا جيڪي اهي بيان آهن ان بيانن اچڻ کان پوء سزا لڳندي جيڪڏهن بيان اهڙا نه اچن ها الله جي طرفان ته سزا به نه لڳي ان جو نشان وڏي ۾ وڏو اهو آهي ته جيڪي فترت جا زمانا آهن، ٻن رسولن جي وچ تي جيڪي زمانا آهن، جنهن ۾ وحي الاهي ڪونه ٿو اچي ۽ نبي به ڪونهي، تعليم به فرسوده ٿي وئي آهي، پوء اتي الله تعاليٰ انهن کي درميان ۾ ڇڏي ڏيندو آهي. جيڪڏهن انهن کان ڪا غلطي ٿيندي آهي، بي علميء جي ڪري ته اها معاف هوندي آهي. نبين کان بعد باقي جيڪڏهن انهن جي تعليم به هجي خصوصي طرح سان اسان جي سيدنا محمد رسول الله صلعم پوء جهل عذر ناهي، نه ته اتي فطرت جي زماني ۾ جهل عذر هيو، هاڻي قيامت تائين جهل عذر ڪونهي ڪو. اهو هڪڙو مسئلو هو تمام وڏو، جنهن مسئلي مان اها ڳالهه سمجهه ۾ آئي ته الله سبحانه ڪنهن کي به اهڙي چٽي بيان ٻڌائڻ کان سواء ڪا به اهڙي سخت سزا ڪونه ڏيندو. اهو آهي فيصلو، چٽو بيان به ٿيو، سزا به ٿي. هاڻي تقدير اتي ٿي پيدا ٿئي. تقدير جو انشقاق اتان ٿو ٿئي ۽ ڪيترا شبها ڀيلا ٿا وڃن الله تعاليٰ جي حڪمت به معلوم ٿي ٿئي جيئن ته الله تعاليٰ گمراهه ڪرڻ جي تقدير به انهن لاء ٻڌائي آهي جن الله تعاليٰ جي ٻڌايل دليلن ۽ هدايت جي شاهدن کي پٺي ڏئي ڇڏي

دليون لفافي ۾ پئجي ويون. دل جو لفافي، خط جو لفافي ۾ پئجي وڃي ته هاڻي سائين اکر ڪيئن لکجي انهي ۾ اندر لفافو جيسين ڦاڙ نه لفافو ڦاڙڻ منع آ دل جو لفافو ڪير ڪنهن جو ڦاڙيندو الله ٿو فرمائي بل طبع الله عليهم بڪفرهم عليها بڪفرهم الله تعالي انهن جي دلين تي ڪفر سان مهر ماري ڇڏي آ.

تنهن ڪري هاڻي انهن جو ٻيڻو ٿي پيو. هڪڙو ته هنن حق کان انڪار ڪيو، ٻيو رب تبارڪ وتعاليٰ انهن جي لفافي تي مهر ماري ڇڏي.

اسان ثمود جي قوم کي هدايت ڪئي، فاستحبوا العميٰ علي الهديٰ، پوء انهن هدايت کي ڇڏي گمراهي اختيار ڪئي. الله تعاليٰ فرمايو، اسان هنن کي هدايت ڪئي پر هنن گمراهي اختيار ڪئي. معنيٰ اسان هنن کي رستو ڏيکاريو پر هنن رستو ڇڏيو. هدايت جي هڪڙي معنيٰ انهن کي حاصل ٿي. جيڪڏهن ٻه قدم هلي پون ها ته مطلب تي خدا هنن کي پهچائي ها. هليا ڪو نه. اها هدايت بيان ٻڌائڻ جي هدايت آهي. راهه ڏيکارڻ جي هدايت آهي. هدايت لاء اهو ته شرط آهي نه سائين جو بيان به ڪجي رستو به ڏيکارجي. ماڻهو کي وٽ بيان به نه اچي رستو به نه ڏسي پوء ڪيئن هدايت ٿيندي. ڪو اچي ڪنهن کان رستو پڇي سائين مان کي رستو ڏس پوء ان کي بيان ڪري ٻڌائي ته بابا فلاڻي هنڌ وڃ پوء اتان ٻه رستا نڪرندئي کٻو پاسو وٺجانء يا سڄو وٺجانء وري اتان پهريون موڙ نه پر ٻئي موڙ تان لنگهجانء اهو ٿيو بيان ۽ ٻيو وري رستو ڏيکارڻ ته هي رستو ٿيو اچي هليو وڃي رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو ته اسان انهن کي هدايت ڪئي سي. اهو هدايت جو شرط آهي جهڙي طرح وضو نماز جي لاء شرط هوندو آهي وضو عين نماز جو ناهي اهو رستو ڏيکارڻو مطلب تي پهچڻ جو عين ناهي ته رستو رستو آهي آخر جڏهن به رستو طئي ٿئي وضو ماڻهو ڪري ٿو ائين نه چئبو ته هاڻي نماز پڙهي جنهن شخص کي رستو ڏيکاريو ويو ائين نه چئبو ته مطلب تي پهتو مطلب ته اها جيڪا اراءة الطريق آهي مطلب تي پهچڻ جي علت ناهي پر شرط ضرور آهي اذا فات الشرط فات المشروط رستو ئي جنهن نه ڏٺو آهي ان کي هدايت ڪيئن ملندي؟ رستو ته ڏسي ضروري آهي پوء جيڪڏهن ان سان گڏ ٻي هدايت به متصل ٿي پئي ته پوء اهو پهتو مطلب تي ۽ جي ٻي هدايت نه پهتي ته هدايت وٺڻ وارو هاڻي ڪمال تي نه پهچندو

ته پوء منزل تي رسي وڃي. قوم ثمود جي انهن پنهنجي قلبي صلاحيتن کي ضايع ڪيو. ڏنل توفيق کي هنن گناهن ۾ تباهه ڪيو. نتيجو هي نڪتو ته الله جو ڏيکاريل رستو به انهن نه وٺي سگهيو. ڇو ته جيڪو باقي ٻيو مسئلو هو اهو هنن وٽ ڪونه هو تنهن ڪري هدايت به ٿي ۽ پهچڻ به نه ٿيو پنهنجي خراب صلاحيتن جي ڪري جيئن يهودين جي حالت، قرآن به انهن کي ٻڌايو ويو، رستو ڏيکاريو ويو، رسول سامهون آيو، پر هنن پنهنجي تاثير قلب کي وڃايو هو، خود غرضين ۾، ۽ توفيق پنهنجي ضايع ڪري ڇڏي هئي، گناهن ۾.

اهو جيڪو هي عمومي بيان هدايت جو ڪيو سي انهي جون ٻه شاخون نڪرنديون. الله جي قرآن مان جيڪي آيتون ٻڌجن ٿيون اهو سبب آهي اهو رستو آهي هن کي چئبو آهي تشريعي آيات. ٻيو هن فرش کان وٺي عرش تائين خدا جي قدرتون جيڪا هڪ هڪ آيت آهي الله جي وجود تي تڪويني آيتون هدايت جون جا آهن ٻه رستا هڪڙو تڪويني طرح ٻيو تشريعي طرح ٻئي الله تعاليٰ جي توحيد جا شاهد آهن ۽ ربّ تعاليٰ جي صفات ۽ ربّ جي ذات جي ڪمالات جا دليل آهن، صداقت جا نشان آهن اهي ٻئي، تڪويني آيات ۽ تشريعي آيات، ٻنهي جي ذريعي ماڻهو ڪمال تي پهچي ويو. هڪڙي شيء هٿ اچيس ته به ماڻهو پهچي ويو. ساري دنيا کان اکيون ٻوٽي رڳو قرآن جي حڪم تي هلي. ڪامياب ٿيو پر جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو کي جهنگل ۾ جبل ۾ ڪٿي به آيات قرآن جا تشريعي نه پهتا پر قدرت جا نشانات هن جي آڏو واضح ٿي چڪا آهن انهي جي مٿان به عقلاء تي معرفت رب جي فرض آهي تنهن ڪري ته رب تعاليٰ پنهنجي آيات ۾ لعلڪم تتفڪرون لعلڪم تتفڪرون ان آيات جي متعلق فڪر جي به دعوت ڏني آهي. چئبو ته اهو به هدايت جو هڪڙو وڏي ۾ وڏو رستو آهي جو ان فڪر مان جيڪڏهن ماڻهو ڪم وٺي ته مقصد تي پهچي. آيات تشريعي، آيات تڪويني، انهن ٻنهي ۾ غور ڪرڻو لازم ٿيو. ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمايو اولم يتفڪروا في خلق السماوات افلا تبصرون ڇا نٿا توهان ڏسو؟ اهڙي بيان ٻڌائڻ لاء رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته رسولن کي موڪليو ويو آهي ته ڀلا وري ماڻهن کي هاڻي توهان خواب غفلت مان جاڳائي سجاڳ ڪيو. اٿاريو ان کان پوء علماء کي نبين جو وارث بڻايو العلماء ورثة الانبياء اهو انتظام ٿي ويو يضل به ڪثير يهدي به ڪثير ڪيترن کي هدايت ملي ڪيترن کي گمراهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو، اسان انتظام ته زبردست ڪيو آهي، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اسان هر هڪ رسول پنهنجي پنهنجي قوم جي زبان تي موڪليو آهي جنهن کي الله تعاليٰ هدايت ڪري ڏئي گمراهي ڏئي اتان اسان کي انهي آيت منجهان هي به سمجهه ۾ اچي ٿو ته هر هڪ قوم ڏي رسول ضرور آيا آهن ۽ اسان جي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کان اڳ ۾ قومن جو اهو فريضو پورو ٿيل آهي، تنهن ڪري اسان هن ڳالهه جو عقيدو رکون ٿا ته هن هند جي ملڪ ۾ به رسول آيل آهن، سنڌ ۾ به رسول آيل آهن. هي سائين عقيدو. مشاهدو؟ مشاهدو هي آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو ته منهم من خسفنا به منهم من اغرقنا منهم من ارسلنا عليهم رجزا من السماء ڪن تي هلاڪتون آيون، ڪن تي طوفان آيا، ڪن کي زمين ۾ ڳهايوسي، ڪن جي مٿان رجز من السماء عذاب آسمان مان آيا ۽ ڪن تي الله تعالي پٿرن جا مينهن وسايا. اهڙا علائقا اڄ به موجود آهن جيڪي دنب ٿيل ۽ زمينن ۾ پوريل دڙا نظر اچن ٿا جو کولڻ سان اتان آباديون نڪرن ٿيون. ۽ ماڻهن جا هڏا لاشا نڪرن ٿا، جن ڀڄڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر اتي ڦاسي ويا آهن. اهو ايڏو عذاب رب تعاليٰ جي هن قانون جي تقاضا ۾ اهو آهي ته بغير انباء ۽ خبر ڏيڻ جي نه ٿيندو آهي. اسان کي مڃڻو پوندو ته رب تبارڪ تعاليٰ هدايت جو انتظام ڪيو آهي. انهن انڪار ڪيو آهي، شدت سان انڪار ڪيو آهي ۽ ايڏي بي حرمتي ڪئي آهي جنهن تي الله تعاليٰ جي عذاب کي چئلينج ڏني اٿن. تنهن ڪري هي آيت واقعات ۽ فطري اصول قرآن جو انهن سڀني جي شاهدي ٿو ڏئي ته ڪا به قوم نبيء جي هدايت سان خالي ڪانهي، پوء جن ماڻهن ايڏي وڏي انحرافي ڪئي آهي تن تي عذاب اچي ويا آهن. اهو هدايت جو عام مضمون آهي. ٻيو خاص بيان هي آهي ته. الله جي عنايت آهي جيڪا ٻانهي کي توفيق ڏئي. اهو ته رب جو انتخاب آهي. باقي ڪمزوري جا جيڪي سبب آهن بي ديني گندا اسباب خراب ماحول خراب غذائون

رب تعاليٰ هدايت تن کي نه ڪندو. ڇو ته هنن هدايت جا دروازا بند ڪري ڇڏيا آهن. هدايت جو دروازو کليل هجي ها ته انهن ڏي هدايت اچي ها نه. دروازا هنن بند ڪيا آهن. عياشي، فحاشي، حرام خوري، گندگي ۽ ٻيون ڪيتريون بڇڙايون انهن جا دروازا هنن تي کڄ لهي وئي. انهيء گندي رستي منجهان الله جو نور هدايت جو ڪيئن لنگهي ايندو؟ تون ڪيڏي به هدايت ڪندين ۽ حرص ڪرين انهن تي مگر هدايت نه ٿيندي. تڏهن فرمائي انڪ لا تهدي من احببت ولڪن الله يهدي من يشاء. بيان مضمون جو، ٻڌائڻ تبليغ جو اهو عام شرط آهي. ۽ بيان خاص اهو هدايت کي لازمي آهي. بيان ٿيا ٻه، هڪڙو بيان عام ٻيو بيان خاص. جيڪو عام بيان هو سو ته اڳي ٻڌايوسي، قدرتي نشان، شريعت جون آيتون، تبليغ، تڪوين، رب تعاليٰ جي قدرتن کي ڏسڻو. ٻيو خاص بيان اهو آهي.

آيا ولو اسمعهم جيڪڏهن ٻڌرايان ها لتولوا وهم معرضون پوء جيڪر منهن موڙي وڃن ها معنيٰ تڏهن هنن کي موقعو ئي ٻڌڻ جو نه مليو سڄي عمر ائين گند ۾ غفلت ۾ غلاظت ۾ وقت گذاري هليا ويا الله تعاليٰ فرمائي ٿو قرآن پاڪ ۾ ڪيتري اهڙي مخلوق آهي جيڪا اسان پيدا ڪري ڇڏي آهي جهنم جي لاء من الجنة والناس

اهو جيڪو سڄو معاملو آهي رب تعاليٰ ٻڌايو ته قسم آهن اهي هڪڙا انڌا ٻيا سڄا ڏسو اهو فرق آهي نه پوء هدايت ۽ گمراهي جو جيڪو ايترو فرق به نه ڪري ته پوء انڌو سڄو جيڪڏهن برابر آهي ته پوء انهي کي معيار ڪانهي ته ادا هدايت ۽ گمراهي هڪ جهڙي آهي اوندهه ۽ روشني هڪ جهڙي جيڪڏهن

اها ايڏي حد تي هجي جنهن سان انسان نيڪي ڪرڻ جي ڪري بدلي جو لائق بڻجي برائي جي ڪري سزا جو لائق بڻجي اهي جيڪي ٻه امر آهن سي تمام وڏا امر آهن ان جي لاء ضرورت آهي هڪڙي اها ڪهڙي آ ته رب تعاليٰ انسان جي اندر صلاحيت رکيو ڪن ٻڌن ٿا، اکيون ڏسن ٿيون، زبان ڳالهائي ٿي، دماغ ۾ سمجهه آهي، طلب تلاش ڪري تڙپي کڻي پڇا ڪري. معنيٰ جو تعلق دل سان، آواز جو تعلق ڪن سان، ڏسڻ جو تعلق اکين سان، پوء اهي سڀ شيون الله تعاليٰ ڏنيون آهن انسان کي، پوء انهن جي ڪري جيڪو ماڻهو اڃا به پٺيرو ٿئي ته پوء سزا ڏنائي. اتان سمجهه ۾ اچي ٿو ته انسان جي فطرت ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي فيض پالوٽ ڪرڻ جي لاء ايڏا ظروف وسيع ڪيا آهن جو ماپي سگهن، ايڏا ٿانء وڏا ڪيا اٿس جو اهي ماپي سگهن ٿا پر پوء انهي ٿانوَ منجهان اها شيء ڪڍي ڦٽي ڪري ماڻهو

نفس جو آپريشن ڪرڻ سان ڪونهي. فجورها وتقواها، برائي ۽ چڱائي سڀ هن کي سڀ وڌي سي. ماڻهو جي جيء ۾ اها شيء اچي وئي. فرمائي ته اسان جسم کي جوڙي برابر ڪيو. بدڪاري ۽ پرهيزگاري جو علم به هن کي ڏنو سي. اها سمجهه هن ۾ اندر وڌي سي. حسين خزاعي ٿو چوي ته جڏهن اهو مسلمان ٿيو هو

پنهنجي رب سان سڌو سنئون تعلق هجي، حقيقي هاديء سان تعلق هجي. هڪڙو هادي ٿيندو آهي ذريعو، واسطو. اهو ته پوء جبرئيل عليه السلام به هادي آهي، رسول الله صلي الله عليه وسلم به هادي آهي، استاد به هادي آهي، پيء ماء به هادي آهي، بزرگ پير مرشد به هادي آهي، پر الهمها فجورها وتقواها وارو هادي حقيقي الله تعاليٰ آهي. تنهنڪري انهيء کان ئي سوال ڪجي. تحديث ۽ الهام ٻه شيون ٿي پيون هاڻي تحديث معنيٰ ڳالهه ڪرڻ ڪنهن سان دل ۾ الهام معنيٰ ڪا شيء خير ۽ شر جي هن جي اندر وجهڻ الهام عام مومنن تي ٿيندو آهي جيڏو ايمان اوڏو الهام ۽ تحديث خاص هوندي آهي جيڪا اهڙن محدثين سان ٿيندي آهي ڳالهه هن ۾ به الله جي ٿي ڳالهه هن ۾ به الله جي ٿي. محدث سان به خدا ڳالهه ڪندو آهي جيئن سيدنا عمر فاروق ۽ عام ماڻهن سان به الله تعاليٰ ڳالهه ڪندو آهي. عوام جي ڪري الهام ٿيو، خواص جي ڪري تحديث ٿي پئي. فرق تحديث ۽ الهام ۾ اهو آهي. جهڙي طرح افهام ۾. ۽ هدايت ۾ فرق ٻڌايوسون، تيئن تحديث ۽ الهام ۾ به فرق آهي ته الهام عام هوندو آهي، تحديث خاص هوندي آهي. ڳالهه قلب ۾ ٻنهي جي وجهجي ٿي. هر مؤمن کي الله تعالي هدايت، الهام، ايمان جو فرمايو آهي. باقي تحديث ان جي لاء فرمائن ٿا ان يڪن في هذه هذه الامة احد جيڪڏهن هن امت ۾ ڪو شخص آهي ته فعمر يعني عمر فاروق ئي آهي جيڪو محدثين منجهان آهي جي الله تعالي هن سان ڳالهيون ڪندو آهي تحديث به الهام جو خاص قسم آهي ائين کڻي چئجي ته اهو به هڪڙو وحي آهي جيڪو نبي غير نبي ڏي ايندو آهي